ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ໜັງສືລາຍງານສະຫຼຸບສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ Royal Commission ທີ່ມອງເບິ່ງໄຟປ່າຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາແລ້ວ ຊາຍແດນ Queensland ປິດຢູ່ຕໍ່ໄປສຳລັບລັດວິກໂທເຣຍ ແລະ Greater Sydney ທີມຄຣິກເກັດອົດສະຕຣາເລຍເພດ ຊາຍ ກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງວິທີການອັນດີເລີດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ Black Lives Matter ຂ່າວທົ່ວໄປ Royal Commission ການກວດເບິ່ງໄຟປ່າອັນຮ້າຍແຮງຂອງຍາມຮ້ອນຂອງປີກາຍນີ້ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍມີອຳນາດປະ ກາດສະພາບສຸກເສີນຂັ້ນແຫ່ງຊາດສຳລັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໜັງສືລາຍງານຂັ້ນ Final ສຸດທ້າຍຂອງ Royal Commission ນັ້ນ ຮຽກໃຫ້ມີການນຳພາຫຼາຍຂຶ້ນກັບການໂຕ້ຕອບໄຟປ່າ ທີ່ເວົ້າວ່າລັດຖະບານຕ່າງໆຂອງທຸກຂັ້ນ ຄວນ ພົວພັນນຳ ຮ່ວມດ້ວຍການມີຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆອື່ນໆນຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ເພື່ອຈະມີການຄວບຄຸມຢ່າງໄດ້ຜົນ ໄພພິບັດ ການລົງໄມ້ລົງມື ແລະ ການຟື້ນດີຄືນ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ຄວນມີການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມໃສ່ຍົນດັບເພີງ ຄວນມີວິທີການອັນຕົງທ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບການບົ່ງວາງລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໄຟປ່າ

ເຂົ້າໄປ Queensland ໄດ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ເວົ້າວ່າ ຕົນເສຍອົກເສຍໃຈນຳການຕັດສິນໃຈຂອງ Queensland ນັ້ນ ສາດສະດາຈານ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກໂທເຣຍເວົ້າວ່າ ຄວາມພໍຈິດພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ ເ ປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີໂຄວິດ-19 ຮວດສອງຂຶ້ນໃນລັດວິກໂທເຣຍ ນີ້ຖືກເວົ້າວ່າອອກມາ ເມື່ອທີ່ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ 4 ຄົນໃນວາງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຕາຍຍ້ອນ ສອງກໍລະນີໃໝ່ນັ້ນອາດບໍ່ເປັນ ແຕ່ບໍ່ເກີດຂ ອງໂຄວິດ-19 ຂອງອີກ 2 ຄົນນັ້ນກຳລັງຖືກຕິດຕາມມອງເບິ່ງຢູ່

ທຸກໆຄົນມີບົດບາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຍຸຕິການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ຈະລາຈົນເກີດຂຶ້ນອີກແລ້ວໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ ວ່າເທາະ ໃນຮວດນີ້ຊາຍຄົນຕູນີຊີຄົນໜຶ່ງອາຍຸ 21 ປີ ທີ່ຫາກໍເຂົ້າໄປຍັງປະ ເທດຝຣັ່ງເສດຈາກປະເທດອີຕາລີ ຖືກບົ່ງວ່າເປັນຄົນທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສ ກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ແລະ ລັດຖະບານຝຣັ່ງເສດທະວີຕຳຫຼວດໃສ່ສະຖານທີ່ການກາບໄຫວ້ຕ່າງໆ ຍ້ອນເຫດການດັ່ງກ່າວແ ລ້ວ ຝຣັ່ງເສດປະກາດ alert ການຢູ່ໃນທ່າທີຕຽມພ້ອມສະເໝີແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນ 3 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໂດຍມີດຢູ່ໃນໂບດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງນະຄອນນີສ ແລະ ໃນເມືອງອາວີຍົງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດກໍມີການ ຈູ່ໂຈມຕີ ແລະ ຢູ່ນະທີ່ກົງສູນຝຣັ່ງເສດ

ແຕ່ບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ດ່າວ່າຄົນອື່ນ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານ Warren Mundine ອະດີດຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກ Liberal ແລະ ອະດີດປະທານພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ SBS Board ແລ້ວ ທ່ານທີ່ມີອາຍຸ 64 ປີ ຈະຂຶ້ນແທນທ່ານ ບາແລນ ຮາ ສ ດາລາລ ໂດຍຈະເລີ່ມໜ້າທີ່ວຽກງານໃນທັນທີ ທີ່ຈະຍືດຍາວເຖິງ 5 ປີ ແລະ ພາດທາມໃນບົດບາດ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ Non-Executive Director Paul Fletcher ລັດຖະມົນຕີໂທລະນາຄົມອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ທ່ານ Mundine ຈະນຳເອົາຄວາມປະ ສົບການ 40 ປີ ໃນບົດບາດທົ່ວການປົກຄອງ ທຸລະກິດ ແລະ ຊຸມຊົນມາສູ່ການປົກຄອງຂອງ SBS ທ່ານກໍເປັນປະທານຂອງ Australian Indigenous Education ແລະ ເປັນປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ NAISDA Dance College and Foundation ດ້ວຍ ບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບວ່າຊາຍ 3 ຄົນຂອງ Northern Territory ຢູ່ໃສ ແລະ ເປັນແນວໃດ ຢູ່ໃນ Arnhem Land ໃນລັດ Northern Territory ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍແຂ້ຕົວນ້ອຍຕົວໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາແລ້ວນີ້ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍມີການຮູ້ເຫັນພວກດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ Dreaming Lady Crossing ທີ່ຢູ່ໄກຫ່າງຈາກກຸງດາ ວິນປະມານ 500 ຫຼັກກິໂລແມັດ ກຳລັງມີການຕາມຊອກຫາຜູ້ດັ່ງກ່າວຢູ່ໂດຍຍານພາຫະນະຕ່າງໆນານາ ໂດຍມີຕຳຫຼວດ ແລະ ເຣນເຈີທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມນຳ ຊາຍສອງຄົນທີ່ເດີນທາງໄປນຳສາມຄົນນັ້ນ ຖືກປະເ ພດແລ້ວໂດຍປາຣາເມດິກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວໃນບ່ອນລະຫວ່າງບ້ານກັນບາລີເນຍ ແລະ ມິນິງຣີດາ ກິລາ ທ່ານ ແລນເຈີ ອາຈານຄຣິກເກັດອົດສະຕຣາເລຍ ຫວັງວ່າທ່ານ ກູເດສ ອະດີດແຊັມ AFL ຈະ ໃຊ້ຄວາມປະສົບການຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ຮ່ວມກັບທີມຊາດເພດຍິງ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາເບິ່ງວິທີການອັນດີເລີດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ Black Lives Matter ນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ທ່ ານ Holding ຂອງທີມຄຣິກເກັດຂອງ West Indies ຕິຕຽນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປະເທດອັງກິດ ບໍ່ຄຸເຂົ່າລົງໃນການແຂ່ງຂັນ White Ball ຂອງພວກທ່ານ ທ່ານ ແລນເຈີ ເວົ້າວ່າ Australian Cricket ຢາກປະນາມການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັ ນຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ໂດຍວິທີການທີ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ຈະຊອກຫາເອົາຄວາມແນະນຳຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມປະສົບການກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 70 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.60 ຢູໂຣ 4.70 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,295.54 ດົງຫວຽດນາມ 2,846.75 ຫຼຽນຂະເໝນ 21.91 ບາດໄທ 6,494.80 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ແລະ ແຄນເບີຣາ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 11 18 9 21 ຕາມລະດັບ ຊິດນີ ຈະຕົກຝົນຊາ ວເວີໜຶ່ງຫຼືສອງຫ່າ ລົມ 15 21 ບຣິສເບນ ຈະແດດ 18 33 ດາວິນ ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 26 35 ເພີດ ຈະກັບກາຍມີເມກ 19 25 ອະດີເລດ ຈະແດດ 10 27 ໂຮບາດ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 10 17